شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىر يازما بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇتنى ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى ئەيىبلىگەن شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پروفېسسور راھىلە داۋۇتنى دەرھال قويۇپ بېرىشى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان يېقىندا ئامېرىكىدىكى دىئالوگ فوندى راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئاشكارىلاپ خەلقئارادا زور غۇلغۇلا قوزغىغان ئىدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدا مۇنداق دېيىلگەن بىز خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسانشۇناسلىق ئۇيغۇر فولكلورى ۋە مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرى مۇتەخەسسىسى پروفېسسور راھىلە داۋۇتنى مەخپىي سوتلاش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسى ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئەيىبلەيمىز پروفېسسور راھىلە داۋۇت ۋە ئىلھام توختىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان باشقا ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئەنئەنىلىرىنى قوغداش بىلەن شۇغۇللانغانلىقى ئۈچۈن ناھەق تۈرمىگە تاشلاندى باياناتتا تەكىتلىنىشىچە پروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىنى يوقىتىش تۇتقۇن قىلىش ۋە غايىب قىلىۋېتىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئىلمىي تەتقىقات ئەركىنلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشتەك چوڭ كۆلەملىك ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن باياناتتا يەنە مۇنداق دېيىلگەن: خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر ھەم دىنىي ئاز سانلىق گۇرۇپپىلارنىڭ ئەزالىرىغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە دەرھال خاتىمە بېرىشكە ۋە ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھەم نېگىزلىك ئەركىنلىككە ھۆرمەت قىلىش ھەققىدىكى خەلقئارا ئەھدىسىگە ئەمەل قىلىشقا چاقىرىمىز

خىتاينىڭ ئۇيغۇر لاگېر شاھىتلىرىدىن گۈلباھار ھاتىۋاجى بىلەن قەلبىنۇر سىدىق يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنى دۇنيانىڭ نوپۇزلۇق كىشىلىك ھوقۇق مۇنبەرلىرىدىن ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن يىللىق پائالىيىتىدە سۆز قىلىپ دۇنيانى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرغان گۈلبار خاتىۋاجى بىلەن قەلبىنۇر سىدىق ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىنىڭ يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان مەزكۇر پائالىيىتىدە زالدىكى يۈزلەرچە كىشىگە ئۆزلىرىنىڭ ئاتالمىش قايتا تەربىيەلەش نامىدىكى خىتاي جازا لاگېرلىرىدا بېشىدىن كەچۈرگەن قورقۇنۇچلۇق قىسمەتلىرىنى روھىي ۋە جىسمانىي ئىسكەنجىلىرىنى ھەم لاگېردا شاھىت بولغان قورقۇنۇچلۇق جىنايەتلەرنى تەپسىلىي تونۇشتۇرۇپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا، كىشىلەرنى بىر كىشىلىك ئىنسانىي بۇرچىنى ئادا قىلىشقا چاقىرغان ئامېرىكا كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ ساھىبخانلىقىدىكى ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىنىڭ نيۇ يوركتا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىمقى پائالىيىتى بې دې تېنىڭ يىللىق ئومۇمىي يىغىنى نيۇ يوركتا چاقىرىلغان شۇ مۇناسىۋەت بىلەن نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ۋە دۆلەت رەھبەرلىرى نيۇ يورك شەھىرىدە توپلانغان ئۇيغۇر مەسىلىسى يەنە بىر قېتىم خەلقئارا كۈن تەرتىبىدىن ئورۇن ئالغان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ گۈلبار خاتىۋاجى بىلەن قەلبىنۇر سىدىقنىڭ خەلقئارا ئاممىۋى سەھنىلەردە تۇنجى قېتىم گۇۋاھلىق بېرىشى بولمىسىمۇ لېكىن بۇ ئۇلارنىڭ تۇنجى قېتىم ھەرقايسى ئەللەرنىڭ دۆلەت ۋە ھۆكۈمەت رەھبەرلىرى نيۇ يوركتا توپلانغان بىر ۋاقىتتا يۈزلەرچە كىشى قاتناشقان چوڭ پائالىيەتتە خەلقئارا جامائەتنى نەق مەيداندىن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىنىڭ سەھنىسىدە گۈلبار خاتىۋاجى لاگېرلارنى تاقاش، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش يولىدا بىز تېخى ھايات، بىز ھەرگىز توختاپ قالمايمىز دەپ خىتاب قىلغان. قەلبىنۇر سىدىق بۇنىڭ ئۈچۈن يىغىن ئەھلىنى ئۆزلىرى بىلەن بىللە تۇرۇشقا، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق-ھوقۇقى ئۈچۈن كېچە-كۈندۈز كۈرەش قىلىۋاتقان تەشكىلاتلارنى قوللاشقا چاقىرىپ، ئۆزۈڭلارنىڭ بىر كىشىلىك ئىنسانلىق بۇرچۇڭلارنى ئادا قىلىشىڭلارنى ۋە بىزگە يېقىندىن ياردەمدە بولۇشۇڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز دەپ كۆرسەتكەن گۈلبار خاتىۋاجى ئەسلى قارامايدىكى بىر نېفىت ئىنژېنېرى بولۇپ خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئۇنى فرانسىيەدىن پېنسىيە رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىش نامىدا چاقىرىپ كېلىپ لاگېرغا قامىغان ئۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى فرانسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ دىپلوماتىك ئارىلىشىشى بىلەن قويۇپ بېرىلىپ فرانسىيەگە قايتىپ چىققان

چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بۇ ھەپتە بې دې تېنىڭ نيۇ يوركتا ئۆتكۈزۈلگەن يىللىق ئومۇمىي يىغىنى مەزگىلىدە ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرۇپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداق توختىتىشنى مۇزاكىرە قىلغان بىر ۋاقىتتا خىتاي دائىرىلىرىمۇ ئۈرۈمچىدە يىغىن چاقىرىپ شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتىنى مۇزاكىرە قىلغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە يىگىرمە يەتتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى نۆۋەتلىك شىنجاڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات مۇنبىرى يىغىنى شىنجاڭدىكى ھەر قايسى مىللەتلەر ئەمگىكىنىڭ ماھىيەتلىك ئالاھىدىلىكى دېگەن تېمىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان ب د ت ئەمگەك تەشكىلاتى چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە خاتىمە بېرىشنى كەمسىتىش خاراكتېرلىك ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا

ئېشەك ھارۋىسىدا يۈرۈشتىن زامانىۋى قاتناش قوراللىرىدا سەپەر قىلىشقا ئېرىشىپ، تۇرمۇش شارائىتى ئۈزلۈكسىز ياخشىلانغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە يىغىندا نەنكەي ئۇنىۋېرسىتېتى كىشىلىك ھوقۇق تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى چاڭ جەن دوكلات بېرىپ، خىتاينىڭ زامانىۋىلىشىش مۇساپىسىدا شىنجاڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسانغا لايىق ئىشلەش ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن ئاكتىپ ۋە ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، مەزكۇر مۇھىم ۋە تۈپ كىشىلىك ھوقۇقنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك قوغدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ھالبۇكى، چەت ئەل تەتقىقاتچىلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا ئاشكارىلىنىشىچە، نەنكەي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مەزكۇر تەتقىقات مەركىزى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تەييارلىغان بىر دوكلاتىدا ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ئۇلارنىڭ نوپۇسىنى ئازايتىشنىڭ ئۈنۈملۈك چارىسى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانىكەن.
گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالېنا بايربوك يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنى گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن بىر قېتىملىق خىتاي ئىستراتېگىيەسىنى مۇنازىرە قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلىپ، خىتاي بىلەن توقۇنۇش يۈز بېرىش خەۋپىنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان ئاننالېنا بايربوكنىڭ كۆرسىتىشىچە نۆۋەتتە خىتاي تەدرىجىي ھالدا سىستېمىلىق بىر رەقىبكە ئايلانماقتا ئىكەن گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىئوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئاننالېنا بايربوك مۇنداق دېگەن خىتاي ھەم ھەمكارلىق شېرىكى ھەم رىقابەتلىشىش رەقىبى بولسىمۇ لېكىن ھەممىدىن يامىنى ئۇ تەدرىجىي سىستېمىلىق رەقىبكە ئايلانماقتا بىز ئۇنىڭغا ھەرگىز سەل قارىماسلىقىمىز بولۇپمۇ بۇ خىل ئۆزگىرىشكە تېخىمۇ كۆز يۇمماسلىقىمىز كېرەك دېگەن ئاننالېنا بايربوكنىڭ كۆرسىتىشىچە خىتايدا يېقىندىن بېرى دۇنيانى زىلزىلىگە سالىدىغان ئىشلار يۈز بەرگەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان ياكى كۆزدىن غايىپ قىلىنغان ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن

ئۇ خىتاينىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان دۆلەت خەرىتىسىدە پۈتكۈل جەنۇبىي دېڭىز خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقلۇق تېررىتورىيە دائىرىسىگە كىرگۈزۈۋېلىنغانلىقى بۇنىڭ باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان زېمىن توقۇنۇشىنى ئەۋج ئالدۇرغانلىقىنى ئېيتقان گېرمانىيە ھۆكۈمىتى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا ئۆزىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەسىنى ئېلان قىلغاندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى قايتا شەرھلىگەنلىكىنى قارشى ئالىدىغانلىقى ئۇنىڭدا ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ قىلمىشىنى تەنقىدلەشنىڭ كۆرۈنەرلىك يۇمشىغانلىقىنى ئەيىبلىگەن ئىدى. گېرمانىيە دولقۇنلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئاننالېنا بايربوك يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر پارلامېنتتا گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىغا قويغان خىتاي ستراتېگىيىسىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى مۇكەممەل بىر رامكا بىلەن تەمىنلىگەنلىكىنى ئېيتقان. گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ستراتېگىيىسىدە خىتاي سىستېمىلىق رەقىب دەپ كۆرسىتىلگەن ئىدى.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلار كومىتېتى يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر ئېكس، يەنى بۇرۇنقى تىۋىتتېرغا ئىنكاس يوللاپ، ساياھەت شىركەتلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەت تۈرلىرىنى تەشكىللەشنى دەرھال توختىتىشقا چاقىرغان. بۇ مەزكۇر كومىتېتنىڭ ۋاشىنگتوندىكى بىر ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتىنىڭ ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرلىرى ئېلان قىلغان خىتاينىڭ ئۇيغۇر كىملىكىنى ۋەيران قىلىشتا ساياھەت پىروگراممىلىرىدىن قانداق پايدىلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر دوكلاتىغا قايتۇرغان تۇنجى ئىنكاسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى دوكلاتىدا غەرب ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا قارىتا ساياھەت تۈرلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر كىملىكىنى ۋەيران قىلىشنى مەقسەت قىلغان سىياسىتىنى نورماللاشتۇرۇشنى قوللاش خەۋپى پەيدا قىلىدىغانلىقى ئاگاھلاندۇرۇلغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ ئىنكاسىدا مۇنداق دېيىلگەن ساياھەت شىركەتلىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا قارىتا پىلانلىغان بارلىق ساياھەت تۈرلىرىنى جۈملىدىن مەزكۇر رايوندا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باشقا دەپسەندىچىلىكلەرنى ئاقلايدىغان بارلىق ساياھەتلەرگە خاتىمە بېرىشى كېرەك مەزكۇر ئىنكاستا قەيت قىلىنىشىچە، خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ رەئىسلىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا نورمال سودا پائالىيىتى قىلىش مۇمكىنچىلىكى يوق دەپ كۆرسەتكەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ ئىنكاسى خىتاينىڭ ئالتۇن ساياھەت پەسلى باشلانغان ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تەشكىللىشىدىكى ساياھەت تۈرلىرىنىڭ مۇھىم نىشانىغا ئايلانغان بىر پەيتتە ئېلان قىلىنغان.

دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز مەزكۇر سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق

ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدا تەسىر كۆرسىتىش، ھەقىقىي مەلۇماتلارنى قامال قىلىپ، ساختا ئۇچۇر تارقىتىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق دۇنيا مىقياسىدا ئۇچۇر قالايمىقانچىلىقى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتىنىڭ تەيۋەن ۋە ئۇيغۇر مەسىلىلىرىدە ئالاھىدە گەۋدىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ھەر يىلى مىلياردلارچە دوللار پۇل سەرپ قىلىپ دۇنيا مىقياسىدىكى ئۇچۇر ۋە پىكىر يۆنىلىشىنى كونترول قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خىتاي يەر شارى ئۇچۇر مۇھىتىنى قانداق شەكىللەندۈرۈۋاتىدۇ ماۋزۇلۇق دوكلات ئېلان قىلىپ يەر شارىدىكى ئۇچۇر ئېقىمىنىڭ يامان خاراكتېرلىك بۇرۇلۇشىغا دىققەت تارتقان دوكلاتتا دېيىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى تەسىر كۆرسىتىش تەشۋىقات ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ھەقىقىي ئۇچۇرلارنى قامال قىلىشدەك ۋاسىتىلەر ئارقىلىق خەلقئارادا خىتاي خالىغاندەك پىكىر ئېقىمى پەيدا قىلىشقا ئۇرۇنماقتا ئىكەن بۇ دوكلاتنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ خەلقئارا ئالاقە بۆلۈمى تەييارلىغان بولۇپ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاھىدە ئەلچىسى ۋە مەزكۇر بۆلۈم دېرىكتورى جېيمى رۇبىن دوكلاتنى ئېلان قىلىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئۇ سۆزىدە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقات ۋە سېنزور كونتروللۇقىدىن پايدىلىنىپ، رەقەملىك مۇستەبىتلىكنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقانلىقىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ۋە تەيۋەن مەسىلىسىدە ئۆزىگە پايدىلىق ئۇچۇرنى يېيىش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى سەزگۈر دەپ قارىغان مەسىلىلەردە تور ئىچى ۋە سىرتىدا تەھدىت ئىشلىتىش ئارقىلىق

ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدىكى مەسىلىلەرنى كوچىلاپ كۆپلەپ تەشۋىق قىلىشقا كاپالەتلىك قىلغان بېيجىڭ يەنە نۇرغۇن ھۆكۈمەتلەرگە ئىنتېرنېتنى سېنزورلاش تېخنىكىسىنى ئېكسپورت قىلىپ تور مۇستەبىتلىكىنى كېڭەيتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى بولۇپمۇ ئافرىقا ئاسىيا ۋە لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرىگە ئالاھىدە مۇئامىلە قىلىپ بۇ دۆلەت ئەمەلدارلىرىنىڭ بېيجىڭ ياقتۇرمايدىغان ئۇچۇرلارنى توسۇپ قېلىشىنى قولغا كەلتۈرگەن جېيمى رۇبىن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدىكى سۆزىدە مۇنداق دېگەن. ئۇلار رەقەملىك مۇستەبىتلىك باش كۆتەرگەن بىر دۇنيا بەرپا قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ تور دۇنياسىدىكى مۇستەبىتلىكىنى باشقا دۆلەتلەرگە ئېكسپورت قىلدى. ئۇلار بولۇپمۇ يېڭىدىن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە ئۇچۇرنى كونترول قىلىش تېخنىكىسىنى ئۆگىتىشكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىۋاتىدۇ.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يۇقىرىدىكى مىساللار ۋە باشقا نۇرغۇن مىساللارنى نەزەردە تۇتقاندا خىتاينىڭ يەر شارىدىكى ئۇچۇر مۇھىتىنى قايتا قۇرۇشتىن ئىبارەت يوشۇرۇن كۈچى بارلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان ئۇلار خىتاي ھەربىي جەھەتتىنلا ئامېرىكىنىڭ ئاساسلىق رىقابەتچىسى بولۇپ قالماستىن بەلكى دۇنيا مىقياسىدىكى ئىدىيە ۋە ساختا ئۇچۇر جېڭىدىمۇ ئاساسلىق رەقىبىمىز بولۇشى مۇمكىن دېگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا ئەگەر بۇ ۋەزىيەت ئۆزگەرتىلمىگەن تەقدىردە خىتاينىڭ يەر شارى ئۇچۇر ئېقىمىنى قايتىدىن شەكىللەندۈرۈپ بىر تەرەپلىمە قاراشقا ۋە كەمتۈكلۈككە يول ئاچىدىغانلىقى بۇنىڭ ھەتتا بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئىقتىسادىي ۋە بىخەتەرلىك مەنپەئەتىنى بېيجىڭغا بويسۇندۇرىدىغان قارارلارنى چىقىرىشىغا يېتەكلىشى مۇمكىنلىكىنى ئاگاھلاندۇرغان

بىزنىڭ قىممەت قارىشىمىز ۋە مەنپەئەتىمىز خەتەر ئىچىدە تۇرماقتا. ئەگەر مۇشۇنداق ماڭسا، خىتاينىڭ ئۇچۇر كونتروللۇقى دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا بېيجىڭنى تەنقىد قىلىدىغان پىكىرلەرنىڭ ئەركىن بايان قىلىنىشىنى ئاياغلاشتۇرۇشى مۇمكىن.
جەيمىس رۇبىن ئاخبارات يىغىنىدىكى سۆزىدە كىشىلەرنى ھەرقانداق ئۇچۇرنى كۆرگەندە بۇ ئۇچۇرنىڭ مەنبەسى ئۈستىدە ئىزدىنىشكە چاقىرغان. ئۇ، خىتايغا ئوخشاش، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدىن باشقا ھېچقانداق ئوبيېكتىپ خەۋەر مەنبەسى بولمىغان بىر دۆلەت بىلەن ئامېرىكىدەك ئەركىن ئاخباراتچىلىق مەۋجۇت دۆلەتلەردە تارقالغان ئۇچۇر ئوتتۇرىسىدا غايەت زور پەرق بارلىقىنى تەكىتلەپ كىشىلەرنى بۇ ئىككىسىنى ئارىلاشتۇرۇپ قويماسلىققا دەۋەت قىلغان ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن.
مەن يىگىرمە نەچچە يىل ئىلگىرى بۇ يەردە تۇرغان ۋاقتىمدا، ئۇچۇر دەۋرىنى دېموكراتىيە ۋە پىكىر ئەركىنلىكىنىڭ باش كۆتۈرۈشىگە پايدىلىق دەپ ئويلىغان ۋاقىتلار ئىدى. بىز ئىجتىمائىي تاراتقۇلار، يىگىرمە تۆت سائەتلىك خەۋەرلەر، ئۇچۇر دەۋرى ۋە يەر شارلىشىش ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل كەلگۈسى بولىدۇ دەپ پەرەز قىلغان ئىدۇق. بىراق كۆرگىنىمىز شۇ بولدىكى، يەر شارلىشىشنىڭ قاراڭغۇ تەرىپى بار ئىكەن. ئەگەر بىز بۇ ئۇچۇرنى قامال قىلىشنى توختاتمىساق، ئۇ ھالدا بىز ئىشىنىپ كەلگەن دېموكراتىك قىممەت قارىشى، بىخەتەر دۇنيا قائىدىلىرى ۋە ھوقۇقلار ئاستا-ئاستا بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ ماڭىدۇ.
جېيمى روبىن سۆزىدە يەنە خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى ئۇچۇرنى قامال قىلىش، ساختا تەشۋىقات تارقىتىش، سېنزور ۋە تەقىبلەشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەرىكىتىگە تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىملىقىنى ئەسكەرتكەن.
ئەگەر بىز تەرەققىيات يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتمىسەك، جەمئىيىتىمىزنىڭ نورمال فۇنكسىيەلىرى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولغان ئۇچۇر بوشلۇقىنى زەھەرلەپ ماڭىدىغان ئاستا خاراكتېرلىك ۋە مۇقىم ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىدۇ. بىز ئورۋېل تەسۋىرلىگەندەك پاكىت بىلەن توقۇلمىلار ئارىلاشقان دۇنيانى كۆرۈشنى خالىمايمىز. بۇ ئامېرىكا ۋە دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرى تايىنىپ كەلگەن بىخەتەر قائىدە ۋە ھوقۇق دۇنياسىنى ۋەيران قىلىدۇ. Steady, often imperceptible changes will occur that poison the information space that is crucial for our societies to function. بۇ دوكلات ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى مەخسۇس خىتاينىڭ ساختا ئۇچۇر ئارقىلىق تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتى ھەققىدە ئېلان قىلغان تۇنجى دوكلاتى.

توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئىستىخبارات كومىتېتى خىتاينىڭ ئامېرىكىغا سىڭدۈرۈۋاتقان تەسىرى ھەققىدە ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەن بولۇپ يىغىندا سۆز قىلغان مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ مەركىزىي بىرلىك سەپ بۆلۈمى دۆلەت تاراتقۇلىرى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرى خىتاي شىركەتلىرى خىتاي ئوقۇغۇچىلىرى ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى ئارقىلىق ئامېرىكىغا سىڭىپ كىرىش ۋە ئامېرىكىنىڭ قىممەت قاراشلىرىنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتاسى ئىستىخبارات كومىتېتى خىتاينىڭ ئامېرىكىغا سىڭدۈرۈۋاتقان تەسىرى ھەققىدە ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزدى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ئىستىخبارات كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ماركو روبىئو بۇ يىغىندا ئېچىلىش نۇتقى سۆزلەپ بىز بۈگۈن بۇ يەردە خىتاينىڭ بىزنى جەڭ قىلمايلا بويسۇندۇرۇش ۋە بىزگە ئۇلارنىڭ دېگىنىنى قىلدۇرۇش ئۇرۇنۇشلىرىنى مۇھاكىمە قىلىمىز چۈنكى ئۇلار بۇ مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن ئىچىمىزدىن بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتىدۇ ئۇلارنىڭ بۇنداق تاكتىكىسىنى بىز ئىلگىرى كۆرۈپ باقمىغان دېدى
ئامېرىكا ھوۋېر تەتقىقات ئورنىنىڭ نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىسى گلېن تىففېرت خىتاينىڭ ئامېرىكىنى ئۆزگەرتىش ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ تارىخىي ئەنئەنە ئىكەنلىكىنى بىرلىك سەپ بۆلۈمىنى شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى
خىتاينىڭ ئامېرىكىغا يامان نىيەتلىك سىڭىپ كىرىشى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى سۇيىقەست ئەنئەنىسىدىن كەلگەن خىتايدا ئۇلار بىرلىكسەپ بۆلۈمى دەپ ئاتىلىدۇ بۇ بۆلۈم جەمئىيەتتە تەسىرى بار شەخس ۋە جەمئىيەتلەرنى ئىزدەپ تېپىپ ئۇلارغا تەسىر كۆرسىتىدۇ ئۆزگەرتىدۇ ئۇلارنى كومپارتىيە ئۈچۈن ئىشلەشكە بۇيرۇيدۇ ياكى ئۇلارنى يوقىتىپ كومپارتىيىگە قارشى يوشۇرۇن خەۋپنى تۈگىتىدۇ ھەر بىر كومپارتىيە ئەزاسىنىڭ بىرلىكسەپنى كۈچلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتى بار پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ باشقا ئورگانلىرىمۇ بىرلىك سەپ نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ بولۇپمۇ پارتىيەنىڭ تەشۋىقات بۆلۈملىرى خىتايدىكى كونا يېڭى تاراتقۇلار ۋە تور مېدىيالىرىنى نازارەت قىلىدۇ ھەمدە توردىكى ساختا ئۇچۇرلارنى بىزگە تارقىتىدۇ خىتاينىڭ دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكى خىتاينىڭ چەت ئەللەرگە قاراتقان ئاساسلىق ئىستىخبارات ئورگىنى بولۇپ

بۇ تەشكىلاتلار ئىلىم ساھەسى خەير ساخاۋەت سودا تىجارەت مەدەنىيەت مىللەتلەر ۋە دىن ساھەلىرىدە ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ
گلېن تىففېرت ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ ئامېرىكىغا سىڭىپ كىرىش ھەرىكىتىدە ئاكتىپ رول ئويناۋاتقان كۈچلەرنى ياخشى تونۇمىغاندا كىمنىڭ قەيەردە ئامېرىكا جەمئىيىتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانلىقىنى كىمنىڭ ئامېرىكا جەمئىيىتىدىكى قانۇن ۋە دېموكراتىيە يوچۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۆز مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغانلىقىنى ياخشى پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ خىتاينىڭ يامان تەسىرىنىڭ سىڭىپ كىرىشىدە ھەرقايسى شتاتلار ۋە يەرلىك ھۆكۈمەتلەر ئامېرىكىنىڭ ئاجىز نۇقتىلىرى ھېسابلىنىدۇ خىتاي ھەرقايسى شتاتلارنىڭ ئىشسىزلىقنى تۈگىتىش مەبلەغ جەلپ قىلىش دېگەندەك بوشلۇقلىرىدىن بەك پايدىلىنىدۇ كىشىنى ئەڭ بىزار قىلىدىغان قىلمىش خىتاينىڭ قارىماققا قانۇنلۇق كۆرۈنگەن ئەمما يامان غەرەزلىك ھەرىكىتىدىن ئىبارەتتۇر ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئەركىنلىك سارىيىنىڭ خوڭكوڭ ۋە تەيۋەن ئىشلىرى ئالىي مەسلىھەتچىسى سارا كۇك خانىم بۇ يىغىندا خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئامېرىكىغا سىڭىپ كىرىش مەسىلىسى ئۈستىدە توختالدى
ئۇ ئەركىنلىك سارىيى تەشكىلاتىنىڭ دوكلاتىغا ئاساسەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەلقئارادا ئالتە قىتئە ئوتتۇز دۆلەتنى قاپلىغانلىقىنى كوممۇنىست خىتاي ۋە ئۇنىڭ ۋاكالەتچىلىرىنىڭ چەت ئەل تاراتقۇلىرىغا ھەتتا ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ ئاساسىي ئېقىمىغا تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ئۇنىڭ ئادەتتىكى تەشۋىقات ۋە دىپلوماتىيە ساھەسىدىن ھالقىپ كەتكەنلىكىنى بەلكى بۇلارنىڭ كەينىدە كۆپلىگەن مەخپىي ۋە چىرىك ئىشلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا تەشۋىقات ئېلىپ بېرىش ساختا ئۇچۇر تارقىتىش نازارەت قىلىش ۋە قورقۇتۇش ئىچكى قىسىمدا خەۋەر مەزمۇنىنى كونترول قىلىش ئۇچۇرلارنى كونترول قىلىدىغان كوممۇنىست خىتاي مودېلىنى ئېكسپورت قىلىش دېگەندەك بەش خىل تاكتىكىنى ئىشقا سېلىپ كەلمەكتە ئىكەن ئۇ خىتاينىڭ يىللاردىن بېرى تىكتوك ۋىچات قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە ئەپلىرىدىن كەڭ تۈردە پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي ئۆزىنىڭ تاكتىكىسىنى ئۆزگەرتىپ ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىدىن پايدىلىنىپ ساختا ئۇچۇر تارقاتماقتا ئۇلار ئامېرىكا تور دۇنياسىدا تەسىرى بار شەخسلەرگە پۇل خەجلەپ ياكى باشقا ئۇسۇللارنى قوللىنىپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە پايدىلىق ئۇچۇرلارنى مەسىلەن شىنجاڭ مەسىلىسى ۋە ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشىلاشقا دائىر نەرسىلەرنى تارقىتىشقا ئۇرۇنماقتا ئومۇمەن ئېيتقاندا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئامېرىكا تاراتقۇلىرىغا تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتى كەلگۈسى بىر نەچچە يىلدا جۈملىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئۆتكۈزۈلىدىغان پرېزىدېنتلىق سايلىمى مەزگىلىدە تېخىمۇ كۈچىيىدۇ
ئامېرىكا فىدراتسىيە مەركىزىي تەكشۈرۈش ئىدارىسى جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش بۆلۈمىنىڭ سابىق مۇئاۋىن دېرىكتورى ئالان كوھلېر بۇ يىغىندا بەرگەن ئىسپاتىدا خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشى ھەققىدە توختىلىپ چەت ئەللەرنىڭ يامان غەرەزلىك سىڭىپ كىرىشى ۋە دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشى ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىلىرىدىن بىرى دېدى ھەمدە مەزكۇر ئىدارىنىڭ خىتاي ۋە باشقا ھەرقانداق دۆلەتنىڭ ئامېرىكىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشىغا دائىر تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ ئاخبارات توپلاۋاتقانلىقىنى باشقا دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ جاسۇسلۇققا قارشى خىزمەتنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى ئاممىۋى ۋە خۇسۇسىي ساھەلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ ئاخباراتتىن ھەمبەھرىلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا خىتاينىڭ جاسۇسلۇق شارى گەرچە روشەن دەلىل بولسىمۇ چەت ئەلدىن كېلىدىغان يامان غەرەزلىك تەسىر دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ۋە ئىقتىسادىي جاسۇسلۇق قىلمىشلىرىنىڭ تەھدىتى يوشۇرۇن بولىدۇ دېدى
يىغىننىڭ كېيىنكى قىسمىدا مۇتەخەسسىسلەر ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئەزاسى ئىستىخبارات كومىتېتىنىڭ رەئىسى مارك ۋارنېر ۋە مەزكۇر كومىتېتنىڭ باشقا ئەزالىرى سورىغان سوئاللارغا جاۋاب بەردى بۇ سوئاللاردا ئاساسەن خىتاي ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خىتاينىڭ يامان تەسىرىنى ئېلىپ كېلىشتىكى رولى تىك توك قاتارلىق ئەپ-دېتاللىرىنىڭ رەقەملىك ئەپيۈن ھالىتىگە كەلگەنلىكى خىتايدىن كېلىدىغان زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ ئامېرىكا ياش ئۆسمۈرلىرىگە كۆرسىتىۋاتقان تەسىرى خىتاينىڭ ئامېرىكىدا يەر سېتىۋېلىشى ئامېرىكىدىكى خىتايغا مايىل تاراتقۇلار خىتايدىن مەنپەئەت كۈتۈۋاتقان شىركەتلەر ۋە ھوللىۋودنىڭ خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا ماسلىشىشى قاتارلىق تېمىلار ئورۇن ئالدى مۇتەخەسسىسلەر ئۇلارنىڭ سوئالىغا بەرگەن جاۋابىدا ئامېرىكىدىكى ھەر قاتلام ھەر كەسىپ ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ ئوخشىمىغان دەرىجىدە خىتاينىڭ ئاستىرتىن سىڭىپ كىرىش ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلىشىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئىلمىي ۋە پاكىتلىق ئۇسۇلدا شەرھلەپ ئۆتتى ھەمدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە مۇھىم تەكلىپلەرنى بەردى
يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر نيۇ يوركتا ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىدە سۆزگە تەكلىپ قىلىنغان لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق خانىم بىلەن گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم ئىككىيلەن يەنە بىر قېتىم ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتقان يىغىندىن كېيىن قەلبىنۇر سىدىق خانىم بىلەن گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملار زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش چاقىرىقىنىڭ

ۋە ھاكىممۇتلەق ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئەڭ يېقىنقى ئەھۋالى ئۈستىدە مۇنازىرىلەر بولىدىغان، شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن تونۇلغان شەخسلەرنى، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە سىياسەت، سودا ساھەسىدىكى ئەربابلارنى جەم قىلىدىغان مۇھىم خەلقئارالىق سورۇنلارنىڭ بىرىگە ئايلانغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنى نيۇ يوركتا ئۆتكۈزۈلگەن ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرى يىغىنىغا بۇ يىل ئىچىدە ئىككىنچى قېتىم تەكلىپ بىلەن قاتناشقان لاگېر شاھىتلىرى قەلبىنۇر سىدىق خانىم ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملار ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى يەنە بىر قېتىم ئاڭلىتىپ قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشكەن. سىلەرنىڭ بىزنىڭ بىلەن بىللە تۇرۇشۇڭلارنى، بىزنىڭ ئەركىنلىكىمىز، ھەق-ھوقۇقىمىز ئۈچۈن كېچە-كۈندۈز كۈرەش قىلىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىدەك تەشكىلاتلارنى قوللىشىڭلارنى ۋە ئۆزۈڭلارنىڭ بىر كىشىلىك ئىنسانلىق بۇرچۇڭلارنى ئادا قىلىشىڭلارنى، بىزگە يېقىندىن ياردەمدە بولۇشۇڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز.

قەلبىنۇر سىدىق خانىم پائالىيەت ھەققىدە توختالدى.
بىز مۇشۇ ئوسلو فىرىدوم فورۇمىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىردە مۇشۇ ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىگە يېتىپ كەلدۇق ھەم بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن يىگىرمە ئالتە يىگىرمە يەتتىنچى سېنتەبىر ئىككى كۈن ئۇدا مۇشۇ يەردىكى ھەر قايسى ژۇرنالىستلارنىڭكى ئاندىن كېيىن مۇخبىرلارنىڭ زىيارەتلىرىنى قوبۇل قىلىپ ھەر خىل شەكىلدە ھېلىقى گۇۋاھلىقلارنى بەردۇق ئاندىن كېيىن تۈنۈگۈن يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنىدە بىزنىڭ بۇ جايدىكى ھەقىقىي ئاشۇ گۇۋاھلىقىمىز بولدى بۇنىڭغا پۈتۈن دۇنيادىكى نۇرغۇن مىللەتلەردىن كەلگەن بىزگە ئوخشاش ھەر خىل شەكىلدە ئېزىلىۋاتقان مىللەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى، قەھرىمانلىرى ئۇلارمۇ شۇ سۆزلىدى، سۆز قىلدى.
ئۇ ئاي يۇلتۇزلۇق شەرقىي تۈركىستان بايرىقى ئېسىلغان سەھنىدە تۇرۇپ، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقىنىدا، يىغىنغا قاتناشقان مىڭغا يېقىن كىشىنىڭ ئۇلارنىڭ نۇتقىنى دىققەت ئىچىدە ئاڭلىغانلىقىنى بىلدۈردى. كۆرگۈچىلەرمۇ چوڭ زالدا لىقلا توشقان مىڭغا يېقىن ئادەم، مىڭغا يېقىن ئىنسانلار قاتناشتى. ئۇلارمۇ شۇ بىزنىڭ نۇتۇقلىرىمىزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئىنتايىن تەسىرلىنىپ، ھاياجانلىنىپ، كۆز ياشلىرى قىلدى. ھەتتا شۇ ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ، چاۋاك ئېتىپ خېلى ئۇزۇنغىچە ئۇلارنىڭ چاۋاكلىرى توختىمىدى. ئاندىن كېيىن سەھنىدىمۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭكى، شەرقىي تۈركىستان ۋەتىنىمىزنىڭ بايرىقىمۇ شۇ سەھنىدە خېلى ئۇزۇنغىچە شۇ يەردە تۇرغۇزۇلغان بولغاچقا، چاۋاكلار خېلى ئۇزۇنغىچە ئۈزۈلمىدى. بىز ئۆزىمىزمۇ بۇ قېتىملىق بۇ يەردىكى پائالىيىتىمىزدىن شۇنچىلىك رازى بولدۇق، شۇنچىلىك خۇرسەن بولدۇق.
لاگېر شاھىتلىرى قەلبىنۇر سىدىق خانىم ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى نورۋېگىيەنىڭ پايتەختى ئوسلودا ئۆتكۈزۈلگەن ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئاڭلىتىپ، يىغىن ئەھلىنى لەرزىگە سالغان ئىدى. گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم ئۆزلىرىنىڭ بۇ يىل ئىچىدە ئىككىنچى قېتىم ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىدە سۆز پۇرسىتىگە ئېرىشىپ، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى، بۇ مۇنبەردە يەنە بىر قېتىم ئاڭلىتىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىدىن ئىنتايىن ھاياجانلانغانلىقىنى بىلدۈردى. بىز ئالتىنچى ئايدا ماۋۇ نورۋېگىيەنىڭكى ئوسلودا ئېچىلغان ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىگە قاتناشقاندىن كېيىن ئۇنىڭكى تەسىرى شۇنداق ياخشى بولغاچقا بىزنى يەنە بىر قېتىم نيۇ يوركتىكى ماۋۇ ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىگە چاقىرىپتىكەن. تۈنۈگەنكى بۇ پائالىيەتمۇ شۇنداق ياخشى بولدى. شۇنداق بىر خىل غەلىبىلىك ئاياغلاشتى. ئۇنىڭ كەينىدىن ئىنكاسلار، تەسىرلىرى بەك ياخشى بولدى.

قاتتىق جىنايەتلەرنى ئاڭلاتقاندىن باشقا، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بەدىلىگە ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلارنى چەكلەشكە چاقىرىق قىلغان. قەلبىنۇر خانىم يىغىندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش مەسىلىسىنىڭ يىغىن قاتناشچىلىرىنىڭ مۇھىم مۇنازىرە تېمىلىرىدىن بىرى بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ قېتىم بۇ نيۇ يوركتا ئېلىپ بېرىلغان ئوسلو فىرىدوم فورۇمىنىڭ ئەڭ مۇھىم نۇقتىسى بولغىنى يەنە ئاشۇ ھېلىقى مەجبۇرىي ئەمگەك، ئاشۇ قۇل شىركەتلىرىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك قۇل شىركەتلىرىدىن كەلگەن شۇ ماللارنى چەكلەش، قانچىكى شۇنى بايقۇت قىلىش ئاساسىي تېما قىلىندى ھەم ئاشۇ ھېلىقى ئېكراندا بۇلار مەخسۇس فىلىملارنى ئىشلەپتىكەن شۇ ئاشۇنى كۆرسىتىپ توختىماي ئاشۇنى تەشەببۇس قىلدى ئاندىن كېيىن بىزمۇ ئۇنى قايتا قايتا تەكىتلەپ ئۆتتۇق شۇ يەردىن كەلگەن ھەر خىل ئاشۇ ماللارنى بايقۇت قىلغان ماللارنى ئاشۇ سانائەت بىلەن چەكلەش شۇنى سېتىۋالماسلىق شۇ جەھەتتە بىز ئۈچۈن يېقىندىن ياردەمدە بولۇش.

ئارتىسلارمۇ بار ئىكەن، داڭلىق ئەربابلارمۇ بار ئىكەن، بىز بىلەن كۆرۈشۈپ، يەنە سۆزلىدى، سورىدىچۇ، بىز سىلەر ئۈچۈن ئەمدى قانداق قىلىپ بەرسەك بولىدۇ، نېمە قىلىپ بەرسەك بولىدۇ دېگەن ۋاقتىدىمۇ، بىز يەنە قايتا تەكىتلىدۇق مۇشۇ ئەھۋالنى، چوقۇم بىز ئۈچۈن ئەڭ ئالدى قىلىدىغىنىڭلار شۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكتىن كەلگەن شۇ ماللارنى بايقۇت قىلىش، ئاشۇلارغا بولغان شۇ سودا ئالاقىسىنى ئۈزۈش، بۇ جەھەتتىن بىز يېقىندىن. ياردەم بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز، دەپ بۇنى قايتا قايتا تەكىتلىدۇق. ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى تۇنجى قېتىملىق يىغىننى چاقىرغان ئىدى. ئۇ ھازىر خەلقئارادىكى نۇرغۇن مۇھىم شەخسلەرنى بىر يەرگە جەم قىلىدىغان نوپۇزلۇق سورۇنغا ئايلانغان. ھازىرغىچە بۇ يىغىنغا ئۇيغۇرلاردىن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى رابىيە قادىر خانىم، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى نۇرى تۈركەل ئەپەندى، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى گۈلچېھرە خوجا، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۈرمىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى، فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇتنىڭ قىزى ئەقىدە پولات، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى جەۋھەر ئىلھاملار قاتنىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان ئىدى. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتچىسى ۋە قۇرۇلتاي ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەتئاي ئەركىن خانىممۇ سۆز قىلىپ تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە ئېغىر خەۋپكە دۇچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ زۇلۇملىرىنى شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندا ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان تىل مەدەنىيەت ۋە دىنىي ئېتىقادلىرىنى يوقىتىش جەھەتتىكى سىستېمىلىق ۋە پىلانلىق باستۇرۇش سىياسىتى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى شىۋېتسارىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللادىن ئاڭلايسىزلەر. نۆۋەتتە، جەنۋەدە چاقىرىلىۋاتقان BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەللىك تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا خىتاينىڭ تۈرلۈك توسالغۇلىرىغا قارىماستىن، BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى يىغىنىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى سېنتەبىر ئۆتكۈزۈلگەن ئايرىم يىغىنىدا سۆز قىلىپ، شى جىنپىڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان،

چۈشتىن بۇرۇنقى يىغىندا سۆز قىلىش سالاھىيىتىگە ئېرىشكەن زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم يىغىندا قىلغان سۆزىدە نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن ئېغىر دەرىجىدە خەۋپكە دۇچ كەلگەنلىكىنى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ھېچ بىر سەۋەبسىز ۋە گۇناھسىز جازا لاگېرلىرىدا تۈرمىلەردە ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى ئۇلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ئېغىر قىيناشقا خورلاشقا، ھەتتا تاجاۋۇزغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى، جازا لاگېرلىرىدا مەجبۇرىي تۇغماس قىلدۇرۇلغانلىقىنى، سەبىي بالىلارنىڭ ئاتا-ئانىلىرىدىن مەجبۇرىي ئايرىۋېتىلگەنلىكىنى، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ خىتاي ئەرلىرى تەرىپىدىن مەجبۇرىي توي قىلدۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. The CEDAW review on China allowed important questions to be raised regarding the rights of Uyghur and Turkic women in the region. Uyghur women are deprived of normal family life being separated from their children who may have been sent to state run boarding schools and their ئۇ يەنە كۆپلىگەن زىيالىيلارنىڭ ۋە تەتقىقاتچىلارنىڭ قۇرۇق تۆھمەتلەر بىلەن مۇددەتسىز ۋە مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ تىلىنى مەدەنىيىتىنى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىش ئۈچۈن سىستېمىلىق ۋە پىلانلىق ھالدا باستۇرۇش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى زۇمرەتئاي خانىم خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرىقىدەك جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ بې دې تې ئاياللارنىڭ كەمسىتىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كومىتېتىنىڭ بې دې تې دوكلاتچى خادىملىرىنىڭ ۋە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ دوكلاتلىرىدا دەلىل ئىسپاتلار بىلەن ئورۇن ئالغانلىقىنى خىتاينىڭ بۇ خىل قىلمىشلىرىنىڭ بې دې تې ئاياللارنىڭ كەمسىتىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خەلقئارا ئەھدىنامىسىنىڭ روھىغا تامامەن قارشى بىر ھەرىكەت ئىكەنلىكىنى ئەپسۇسكى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بې دې تېنىڭ تەۋسىيىلىرىگە ۋە خەلقئارانىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىغا پىسەنت قىلماي ئۇيغۇر ئاياللىرىغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايى قىلمىشلىرىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم سۆزىنىڭ ئاخىرىدا بې دې تېغا تۆۋەندىكى تۆت تۈرلۈك تەلەپنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىرىنچىدىن، خىتاي ھۆكۈمىتى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتىدىكى ھەقىقىي ساننى ئېلان قىلىشى لازىم. ئىككىنچىدىن، ئىقتىسادىي جەھەتتىن مۇكاپاتلاش ۋاسىتى سىنى قوللىنىپ، ئۇيغۇر ئاياللىرىنى خىتاي ئەرلىرى بىلەن مەجبۇرىي توي قىلدۇرۇشقا تەشۋىق قىلىش سىياسىتىگە دەرھال خاتىمە بېرىلىشى لازىم. ئۈچىنچىدىن، شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي تۇغماس قىلدۇرۇش سىياسىتىنى دەرھال بىكار قىلىشى لازىم. تۆتىنچىدىن، ئاتالمىش ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش دېگەن باھانە بىلەن ناھەق ھالدا تۇتقۇن قىلىنغان بارلىق مەھبۇسلار دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشى لازىم. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان زۇمرەتئاي خانىم رادىيومىزغا بۈگۈنكى پائالىيەت ھەققىدە مۇنۇلارنى بىلدۈردى.
بۇ BDTdىكى پاراللېل پائالىيەتتە مەن ئۇيغۇر ئاياللارنىڭ نامىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ئاياللارغا دۇچ كەلگەن ۋەزىيەت بولۇپمۇ تۇغۇ تۇغۇت توساش سىياسەتلەرنى يەكى لاگېرلارنىڭ ئىچىدىكى بولۇۋاتقان زۇلۇملارنى ئاشكارىلاپ ھەم ئاشكارىلاشتىنمۇ سىرت يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ چىقارغان مەلۇماتلىرى ئارقىلىق زۇلۇملارنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئەڭ ئاخىرىدا مۇشۇ ئولتۇرغان دۆلەتلەرگە، دىپلوماتلارغا، بۇنىڭ ئىچىدە خىتايمۇ بار ئەلبەتتە، مۇشۇ ئۇيغۇر بىگۇناھ نۇرغۇنلىغان، مىليونلىغان ئۇيغۇر ئاياللىرىنى لاگېرلاردىن قويۇپ بېرىش ۋە تۇغۇت چەكلەش سىياسەتتە بولغان مۇشۇ ئىستاتىستىكىلارنىمۇ ئاشكارىلاش ھەم ئۇيغۇر ئاياللىرى بىلەن خىتاي ئەرلىرىنىڭ مەجبۇرىي توي قىلىش ئەھۋاللىرىنى ۋە مۇشۇ سىياسەتلەرنىڭمۇ توختىلىشىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. بۇنىڭدىن سىرت يەنە مۇشۇ لاگېردىكى زۇلۇملارنى. بۇ قېتىمقى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ يىغىنى باشلانغان ئون بىرىنچى سېنتەبىر كۈنىدىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسى يەنىلا بۇ نۆۋەتلىك يىغىننىڭ مۇھىم كۈن تەرتىپلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانغان. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ۋولكەر تۈرك ئون بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى يىغىندا قىلغان ئېچىلىش نۇتقىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدىن ھېلىھەم ئەندىشە قىلىۋاتىمىز دەپ كۆرسەتكەن ئۇندىن باشقا يەنە ئامېرىكا ۋەكىلىمۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار قاراتقان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتىنى قاتتىق قاتتىق ئەيىبلىگەن ئىدى. بۇ قېتىمقى جەنۋەدە باشلانغان BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەللىك تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى ئالتىنچى ئۆكتەبىرگىچە داۋام قىلىدىغان بولۇپ، ئونىنچى ئۆكتەبىر كۈنى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ مۇددىتى توشقان ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئورنىغا يېڭى ئەزا دۆلەتلەر سايلاپ چىقىلىدۇ. ئەزالىق مۇددىتى توشقان خىتاي يەنە قايتا ئۆزىنى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەزالىقىغا نامزات قىلىپ كۆرسەتكەن بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى بىر قانچە ئاي بۇرۇنلا BDTغا ئەزا دۆلەتلەر ئارىسىدا جىددىي لوبىچىلىق ھەرىكىتى باشلىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە خىتاي بۇ قېتىمقى قايتا ئۆزىنى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەزالىقىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىشى خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ كۈچلۈك نارازىلىقىنى پەيدا قىلدى بۇ ھەقتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمۇ جەنۋەدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى خىتاي يىللاردىن بۇيان كىشىلىك ھوقۇق

نىڭ بۇ كېڭەشكە ئەزا بولۇشنىڭ ئۆزى يالغۇز ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدام ئەمەس، دۇنيادىكى پروبلېم بولغان دۆلەتلەرنىڭ مەسىلىسىنىڭ ھەل قىلىنىشى ۋە كېڭەشنىڭ ساغلام بىر شەكىلدە ئۆزىنىڭ فۇنكسىيىنى جارى قىلدۇرۇش مەسىلىسىدە خىتاي چوڭ بىر توسالغۇ. بۇ مەسىلىدە دېموكرات دۆلەتلەر تەرىپىدىن بولسۇن، خەلقئارالىق ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن بولسۇن قاتتىق قارىلاشقا ۋە خىتاينىڭ بۇ كومىتېتتا ئەزالىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ھەققىدە يىللاردىن بۇيان خېلى قاتتىق كەسكىن كۆرەشلەر بولۇۋاتىدۇ. ئەمما BDTنىڭ بەزى ئادالەتسىز سىستېمىلىرىدىن خىتاي ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىپ ئەزالىق بولۇش، پۇتلىرى پېشانغا ئۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ، ئەمما بىزنىڭ ۋەزىپىمىز يەنىلا خىتاينى قايتا سايلانماسلىق ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىش. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىم يەنە يېقىندىن بۇيانقى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەھۋاللارنى نورماللاشقاندەك كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ھەققىدە توختالدى. خىتاي ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن ئۈستىنى يېپىپ. كەلگەن بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ياپالمايدىغان ھالغا كەلگەندىن كېيىن، ھازىر كېيىنكى ۋاقىتلاردا ساياھەت ئۇسۇللىرىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق، بۇرۇن پەقەتلا مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدىكى، ئافرىقا دۆلەتلەردىكى مۇخبىرلارنى، دىپلوماتلارنى ئاپىرىپ، يالغان سەھنىلەرنى ياساپ ئارقىلىق كۆز بوياشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولسا، كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئاۋسترالىيە، ياۋروپادىكى بەزى دۆلەتلەردىكى ژورنالىستلارنى بولسۇن، ئىلىم ئادەملىرىنى بولسۇن ئاپىرىپ، ئۇلارنىمۇ كۆزىنى بوياشقا ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ. بۇ بەللىك دەرىجىدە خىتاينىڭ مۇشۇ تەتۈر تەشۋىقات نېمىسىگە خىزمەت قىلىۋاتىدۇ. بىزنىڭ خەلقىمىز دەيدىغىنىمىز خىتاينىڭ بۇ تەتۈر تەشۋىقاتقا ھەمكارداش بولماسلىق. كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سوفى رىچاردسون خانىم بۇ ھالنى كەسكىن تەنقىدلىدى. ئۇنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇدىكى ئۇچۇرىدا مۇنداق قۇرلار كۆزگە چېلىقىدۇ بەزىلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا بولۇپ سايلىنىشى ئاللىقاچان مۇقىملىشىپ بولغان ئىش دەپ قارايدۇ ئەمەلىيەتتە بۇنىڭغا سايلانماقچى بولغان نامزاتلار ئاز دېگەندىمۇ سايلام بېلىتىنىڭ ئەللىك پىرسەنتىنى قولغا كەلتۈرۈشى كېرەك ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سادىر قىلىۋاتقان بۇنداق بىر نامزاتقا ھېچقانداق دۆلەت بېلەت تاشلىماسلىقى كېرەك
يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئەنقەرەدە خىتاي ئىشغالىيىتىنىڭ يەتمىش تۆتىنچى يىلىدا شەرقىي تۈركىستان ۋەزىيىتى ناملىق مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىملىق يىغىندا كوممۇنىست خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىش تارىخى مۇھاكىمە قىلىنغان بولۇپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتە ئىلمىي دوكلات بەرگەن. خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر. ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا كوممۇنىست خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىش تارىخى مۇھاكىمە قىلىندى. يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي ئىشغالىيىتىنىڭ يەتمىش تۆتىنچى يىلىدا شەرقىي تۈركىستان ۋەزىيىتى ناملىق مۇھاكىمە يىغىنىدا سۆز قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم شەرقىي تۈركىستاننىڭ كوممۇنىست خىتاي تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنىش جەريانىنى ئاڭلاتتى ئۇ سۆزىدە خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ۋە ئۇنىڭ ئارمىيەسىنىڭ

كوممۇنىست خىتاينىڭ ئىشغالىيەت جەريانى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى بىرىنچى ئىككىنچى ئايلاردا سوۋېت ئىتتىپاقى ئەۋەتكەن يۇقىرى دەرىجىلىك بىر شەخس بىلەن شىبەيپودا كۆرۈشۈش بىلەن باشلىنىدۇ سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ دائىمىي ھەيئەت ئەزاسى مېكويان خىتايغا مەخپىي بارغان ئۇ ستالىننىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ماۋزېدۇڭ، جۇ ئېنلەي قاتارلىق خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئالىي رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دۆلەت قۇرۇش پىلانىنى سۆزلەشكەن. ماۋزېدۇڭ مېكوياندىن سوۋېت ئىتتىپاقى قوللاۋاتقان ئىلىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى توغرىسىدا ستالىننىڭ قانداق قاراشتا ئىكەنلىكىنى سورىغان. ستالىننىڭ ئەلچىسى مېكويان ماۋزېدۇڭغا شەرقىي تۈركىستانغا مۇستەقىللىق بېرىلسە بولمايدىغانلىقىنى، پەقەت يەرلىك ئاپتونومىيە ھوقۇقى بېرىلسە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

دوكتور ئەركىن ئەكرەم خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن قانداق كېلىشىم تۈزگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
ئىككىنچى بىر گېلىشمە ئىسە قىرىق دوكۇزداكى ھازىران ئايىندا چىنىن ئۆنەملى ئىدېئولوگلاردان ليۇ شاۋچى موسكۋايا بىر زىيارەتى ۋار. بۇ جەرياننىڭ ئىككىنچى باسقۇچىدا خىتاي كومپارتىيىسى ئەمەلدارلىرىدىن ليۇ شاۋچى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا موسكۋاغا مەخپىي زىيارەتكە بارغان بۇ زىيارەتنىڭ مەخپىي بولۇشىنىڭ سەۋەبى شۇ يىلى تۆتىنچى ئايدا ستالىن ئۆزىنىڭ رازۋېدكىلىرى ئارقىلىق ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا بىر مۇسۇلمان دۆلەت قۇرۇشنى پىلانلاۋاتقانلىقىدەك بىر ئۇچۇرغا ئېرىشكەن ستالىن ئۇنىڭ ئالدىنى ئالماقچى بولغان چۈنكى شەرقىي تۈركىستاندا

ستالىن ليۇ شاۋچى بىلەن كۆرۈشكەندە شەرقىي تۈركىستاننى دەرھال ئىشغال قىلىشنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەربىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ ليۇ شاۋچىغا شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي نوپۇسىنىڭ ئاران بەش پىرسەنتنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى بۇنچىلىك ئاز خىتاي نوپۇسى بىلەن شەرقىي تۈركىستاننى باشقۇرالمايدىغانلىقىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپلەپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى شەرقىي تۈركىستانغا يۆتكەپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئېيتقان، شۇنداق قىلىپ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قورال ياراغ، ماشىنا ۋە ئايروپىلانلارنى ئەۋەتىپ بېرىشى بىلەن كوممۇنىست خىتاي شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغان. ئۇ دەۋردە مىللەتچى خىتاي گومىنداڭ تەرىپىدىن شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ رەئىسلىكىگە قويۇلغان تاتار بۇرھان شەھىدى خىتاي كومپارتىيىسىگە تەسلىم بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ تېلېگرامما ئەۋەتكەن شۇنداق قىلىپ خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى ئۇرۇش قىلماستىن شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغان يىغىندا يەنە ئانقارا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئەركىن ئەمەت شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ ئاسسىمىلياتسىيە ۋە قىرغىنچىلىق سىياسىتى توغرۇلۇق قىسقىچە دوكلات بەرگەن ئۇ سۆزىدە تۈركىيە ۋە تۈرك دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە نېمىلەرنى قىلىشى كېرەكلىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىدىن نېمىلەرنى كۈتىدىغانلىقى ھەققىدە تەكلىپ ۋە تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان يىغىن ئاخىرىدا مەركىزى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇھاجىرەتتە خىتايغا قارشى ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى توغرىسىدا سۆز قىلغان ئۇ سۆزىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى غەرب ئەللىرىگە ئاڭلىتىش ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيساغا ئوخشاش كۆپلىگەن پىداكار ئۇيغۇرلارنىڭ ھارماي تالماي كېچە كۈندۈز توختىماي ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن ۋە بەن باتىدا بۇ ئىشنى نېقەدەر زورلۇقلا چالىشتىغى ئارقاداشلارا ھەيرانىم ھەيرانىم گەرچەكتەن.
ئۇ يەنە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ بې دې تې دا ئامېرىكا ياۋروپا ئىتتىپاقى ياپونىيە مالايسىيە ۋە ھىندونېزىيە قاتارلىق دۆلەتلەردە خىتايغا قارشى ئىنتايىن كۈچلۈك لوبىچىلىق پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتكەن ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئۆزى ۋە ئائىلىسى دۇچ كەلگەن پاجىئەلەرنى مىسال قىلىپ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئىچ يۈزىنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ ئۆتكەن. يىغىندا سۆز قىلغان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ تۈرك دۇنياسى ئىشلىرى بويىچە مۇئاۋىن رەئىسى ئېلى كەسەر ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېگەن.
بۇ مەسىلە ھېپىمىزنىڭ مەسىلىسى، يالنىز بۇندىن سوراققى چالىشمالارمىز شۇ كوندا ئولىجاك ئارقىداش، چۆزۈم يوللارمىز نى.
بۇ مەسىلە ھەممىمىزنىڭ مەسىلىسىدۇر. بۇنىڭدىن كېيىنكى خىزمەتلىرىمىز ھەل قىلىش چارىسىنى تېپىشىمىز كېرەك بىز تۈركىيە خەلقىگە ئۇ يەردىكى زۇلۇمنى ياخشى چۈشەندۈرۈپ ئاڭلىتالىساق خەلق ھەرىكەتلىنىدۇ ھېچبىر سىياسىي پارتىيە بۇنىڭدىن قورقمىسۇن خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەرنىڭ بۇزۇلۇپ كېتىشىدىن قورقمىسۇن شۇنىڭغا قەسەم قىلىمەنكى بىزگە خىتايدىن ھېچقانداق ئىقتىسادىي پايدا كەلمەيدۇ دەل ئەكسىچە بىزدىن ئۇلارغا ئىقتىسادىي پايدا يېتىۋاتىدۇ بىزنىڭ قىلىدىغان ئىشىمىز ھەر ۋاقىت ھەر يەردە ئۇ يەردىكى زۇلۇمنى توختىماي ئاڭلىتىشىمىز كېرەك ئىلىم ساھەدىكىلەر ۋە سىياسىي يېتەكچىلەر بۇنىڭ چارە تەدبىرلىرىنى تېپىشى كېرەك تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنى بۇ مەسىلە ھەققىدە سۆز قىلىدىغان ھالغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك ئەگەر شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىل دۆلەت بولغان بولسا ئىدى بۇ تەشكىلاتنىڭ ئىچىدە يەر ئالغان بولاتتى بىز بىر بىرىمىز بىلەن قېرىنداشلارچە مۇئامىلە قىلىشىمىز كېرەك ئۆزئارا بىر بىرىمىزنى قوللىشىمىز كېرەك يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئېچىلغان بۇ يىغىن ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپى شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتى قاتارلىق تەشكىلاتلارنىڭ بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن

تۆۋەندە ئالمىتادىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان قازاقىستاندىكى بۇ ئۇيغۇر چېمپىيونلىرى ھەققىدە مەلۇمات بېرىدۇ.
قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئاسىيا ۋە دۇنيا مۇسابىقىلىرىدە تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرىدە چوڭ نەتىجىلەرگە ئېرىشىپ كەلمەكتە. ئۇلارنىڭ قولغا كەلتۈرگەن ئۇتۇقلىرى قازاقىستاننىڭ ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىمۇ يورۇتۇلۇپ، ئۇيغۇر جامائىتىنى خۇشال قىلماقتا. ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇرلارمۇ ئۇلارنى داغدۇغىلىق قارشى ئېلىپ رىغبەتلەندۈرۈشنى ئەنئەنىگە ئايلاندۇردى. بىز بۇ ھەقتە قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر تەنھەرىكەتچىلىرىنىڭ ئۇتۇقلىرى ھەققىدە قازاقىستان ئۇيغۇر ياشلىرى بىرلىكىنىڭ ئەزاسى قولداش شەمشىدىنوف ئەپەندىدىن مەلۇمات ئىگىلىدۇق. ئۇ مۇنداق دېدى.
قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئېلىمىزنىڭ ھەر ساھەلىرىدە مەيلى مەدەنىيەت، سەنئەت، ئىلىم-پەن، ئەدەبىيات، ئىشلەپچىقىرىش، سانائەت، يېزا ئىگىلىكى ۋە باشقىلار بولسۇن چوڭ ئۇتۇقلارغا يېتىۋاتقانلىقى مەلۇم. شەخسەن ئۇيغۇرلارنى كېيىنكى ۋاقىتلاردا خۇش قىلىۋاتقان نەرسە شۇكى، بىزنىڭ ياشلىرىمىز سپورتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرىدە چوڭ نەتىجىلەرگە ئېرىشىپ، پەقەت ئۇيغۇرلارنىلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل قازاقىستان خەلقىنى خۇشال قىلىۋاتقانلىقى ھەم قازاقىستان تۇغىنى دۇنياغا تونۇلۇۋاتقانلىقىدۇر. قازاقىستان سپورتىنى دۇنياغا تونۇتقان ئابدۇرېشىت ئابدۇراخمان، تۇيغۇن ناسىروف، ھېمىت توختاخۇنوف ئوخشاش داڭلىق سپورتچىلىرىمىزنىڭ ئىزىنى بېسىپ كېلىۋاتقان ياشلارمۇ ھازىر ئاز ئەمەس. مانا تۈنۈگۈنلا داڭلىق گىمناستچى نارىمان قۇربانوف ھەققىدە ياخشى خەۋەر ئالدۇق. ئۇ خىتاينىڭ خاڭجۇ شەھىرىدە بولۇپ ئۆتكەن ئازىيا ئويۇنلىرىدا ئۈچىنچى ئورۇننى ئىگىلەپ، مىس مېدال بىلەن تەقدىرلەندى. بۇ قازاقىستان مەملىكىتى ئۈچۈن چوڭ ئۇتۇق. نارىمان ئىلگىرىمۇ خەلقئارا ۋە دۇنيا مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ، ئالدىنقى ئورۇنلارنى ئىگىلەپ كەلگەن ئىدى. بىز مۇشۇ يېقىندا بوكس ۋە ئۇشۇ ساندىدىن ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەن ئەلەنۇر تۇرغانوۋا، ئەلىجان ئابلەھەتوف ۋە سوھراب ئادىلوف ئوخشاش كۆپلىگەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۇتۇقلىرىدىن مەغرۇرلىنىمىز.
ئىگىلىشىمىزچە، يىگىرمە بەش ياشلىق نارىمان قۇربانوف گىمناستىكىنىڭ ياغاچ ئاتتا ئويۇن كۆرسىتىش تۈرى بويىچە بىر نەچچە قېتىم دۇنيا چېمپىيونى ئاتىقىغا مۇيەسسەر بولغان ئۇيغۇر يىگىتى. ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى كانادادا ئۆتكەن دۇنيا گىمناستىكا مۇسابىقىسىدە ياغاچ ئاتتا موللاق ئېتىش ھەرىكىتىدە ئەڭ يۇقىرى دەرىجە كۆرسىتىپ، خەلقئارا گىمناستىكا فېدېراتسىيەسى ئۇنىڭ بۇ ھەرىكەت شەكلىگە قۇربانوفچە ھەرىكەت دەپ نام بەرگەن ئىدى. بىز شۇنىڭدەك قازاقىستاننىڭ تۈركىستان ۋىلايىتىگە قاراشلىق شاردارا شەھىرىدە بولۇپ ئۆتكەن بوكس بويىچە خەلقئارا مۇسابىقىگە قاتنىشىپ ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەن ئۇيغۇر قىزى ئەلەنۇر تۇرغانوانىڭ ترېنېرى، رېفېرى، بوكس ماھىرى زاكىر ئابدۇقادىروف ئەپەندى بىلەن ئالاقىلەشتۇق. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئون بىرىنچى سېنتيابىردىن تارتىپ ئون يەتتىنچى سېنتيابىرغىچە شاردارا دېگەن شەھەردە بوكستىن چوڭ مۇسابىقە ئۆتتى. بۇ چوڭ خەلقئارالىق تۇرنىر دەپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇ يەرگە ئىككى يۈز ئەللىك ئادەم بوكسورلار كەلدى. قىزلارنىڭ، ياشلارنىڭ تۇرنىرى بولدى. ئۇ يەرگە ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان ئى پۈتۈن قازاقىستاننىڭ بوكسورلىرى قاتناشقان. شۇ مۇسابىقىدە بىزنىڭ قىزىمىز ئەلەنۇر تۇرغانوۋا ئۈچ بوي ئۆتكۈزۈپ، ئۈچىلىسىنى يېڭىپ، چېمپىيون بولۇپ كەلدۇق. ئەمدى بىز يىگىرمە بىرىنچى ئۆكتەبىردە ئاستانادا ئۆتىدىغان ئازىيا چېمپىيوناتقا تەييارلىق قىلىپ چوڭ ئۇتۇقلارنى پىلانلارنى قۇرۇۋاتىمىز. ئەلەنۇر تۇرغانوۋا ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىگە قاراشلىق قورام يېزىسىدا تۇغۇلغان. ئۇ داڭلىق تەنھەرىكەتچى ھېمىت توختاخۇنوفنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ بىرىدۇر. ئەلەنۇر ئۆسمۈرلەر ئارىسىدىكى بوكس بويىچە بىر قانچىلىغان خەلقئارا ۋە دۇنيا مۇسابىقىلىرىنىڭ غالىبى. بىز يەنە خىتاينىڭ ماكاۋ شەھىرىدە ئۇشۇ ساندا، يەنى چامباشچىلىق بويىچە مۇسابىقىگە قاتناشقان ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ تالغىر ناھىيەسىگە قاراشلىق قىزىل تۇغ يېزىسىدىكى تەنھەرىكەت كۇلۇبىنىڭ ئەزاسى ئەلىجان ئەبلەھەتوف ۋە نىيەت كۇلۇبىنىڭ ئەزاسى سوھراب ئادىلوف ئاتلىقلارنىڭ ئاسىيا چېمپىيونلىرى ئاتالغانلىقىدىن خەۋەر تاپتۇق. بىز چامباشچىلىق بويىچە ئاسىيا چېمپىيونى، ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى تۇغۇلغان ئەلىجان ئابلەھەتوف بىلەن ئالاقىلەشكىنىمىزدە، ئۇ ئۆزىنىڭ ترېنېر ۋە دادىسى ئەركىن شايېفنىڭ بۇنىڭغا كۆپ كۈچ چىقارغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
مېنى مۇشۇ سپورتقا يېتەكلىگەن ئۇ مېنىڭ ترېنېرىم، مېنىڭ دادام. مېنىڭ ئەڭ بىرىنچى چوڭ سارىناۋانىيەم ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون بىر يېشىمدا تايلاند بانكوك شەھىرىدە ئالەم چېمپىياناتى بولدى، كىكبوكسىنگ تۈرىدىن ئۆتتى. ئۇ يەردە مەن بىرىنچى ئورۇننى ئېلىپ، بىزنىڭ كۆك بايرىغىمىزنى كۆتەردىم. ئىككىنچى چوڭ سارىناۋانىيەم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۆزبېكىستان تاشكەنت شەھىرىدە ئۇنىفايت سپورتىدىن ئالەم چېمپىياناتى بولدى. بۇ يەردە مەن بىرىنچى ئورۇندا ئېلىپ كۆك بايرىغىمىزنى كۆتەردىم. ئەمدى مۇشۇ خىتايدا ئۆتكەن ئۇشۇ ساندادىن ئازىيە چېمپىياناتىدا بىرىنچى بويۇمنى ئىرانلىق بالا بىلەن ئۆتكۈزۈپ ئۇنى ئىككىدە نۆل ئېسابى بىلەن يېڭىپ ئالدىم. ئىككىنچى بويۇمنى خىتايلىق سوپېرنىك بىلەن مۇشتلاشتىم. ئۇنى ئىككىدە نۆل ئېسابى بىلەن يېڭىپ ئالدىم. ئۈچىنچى بوي فىنالدا كورېيالىق سپورتچى بىلەن مۇشتلىشىپ ئىككىدە نۆل ئېسابى بىلەن يېڭىپ ئازىيە چېمپىيونى بولدۇم. ئۆزىمىزنىڭ كۆك بايرىقىمىزنى كۆتەردىم. بۇ يېڭىشىم ئۇشۇ ساندادىن ياشلار ئارىسىدا قازاقىستان تارىخىمىزغا بىرىنچى ئالتۇن بولۇپ كەلدى. بۇ يېڭىشقا دادام ئىككىمىز ئۇزاق ۋاق ماڭدۇق. ئەندى كېلەچەكتە توختىماي دادامنىڭ ئۈمىدلىرىنى ئاقلايمەن.
مەلۇماتلارغا قارىغاندا، قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ياشلىرىدىن قىلىچۋاز رۇسلان قۇربانوف، چامباشچىلىق بويىچە ئالىيار قەمەردىنوف، جيۇ جىتسۇ، يەنى ئەركىن چېلىشىش ۋە مۇشتلىشىش بويىچە چېمپىيون نازۇگۇم ئىسلاموۋا ۋە باشقىلار ئاسىيا، خەلقئارا ۋە دۇنيا دەرىجىسىدىكى مۇسابىقىلەردە يۇقىرى نەتىجىلەرگە ئېرىشىپ، پۈتكۈل ئۇيغۇرلارنى خۇش قىلماقتا. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.